किञ्च अन्यत् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः अभिक्रमणम् अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशो न अस्ति यथा कृष्यादेः योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफलत्वम् इत्यर्थः किञ्च न अपि चिकित्सावत् प्रत्यवायो विद्यते किन्तु भवति स्वल्पम् अपि अस्य योगधर्मस्य अनुष्ठितम् त्रायते रक्षति महतः संसारभयात् जन्ममरणादिलक्षणात्